ປະຊາຊົນບໍ່ເຫັນດີທີ່ລັດຖະບານນຳເຂົ້າຊີ້ນງົວຈາກສະຫະລັດອາເມລິກາ ພວກເຂົາຢ້ານວ່າຊີ້ນງົວນັ້ນຈະມີເຊື້ອງົວບ້າ ຫຼື ໂລກ BHE ໂລກງົວບ້າເປັນໂລກທີ່ສ້າງຄວາມຢ້ານກົວທີ່ສຸດແກ່ປະຊາຊົນ ເພາະເປັນ ໂລກທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບສັດ ແລ້ວສາມາດເກີດຂຶ້ນກັບຄົນໄດ້ ເມື່ອກິນຊີ້ນຂອງສັດນັ້ນເຂົ້າໄປ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະປຸງແຕ່ງໃຫ້ສຸກກໍບໍ່ສາມາດຂ້າເຊື້ອໂລກນີ້ໄດ້ ອາການຂອງໂລກນີ້ສັງເກດໄດ້ຈາກງົວ ເຊິ່ງຈະເຫັນ ວ່າງົວມີການປ່ຽນແປງລັກສະນະທ່າທາງ ຫງຸດຫງິດ ແລະ ຕື່ນຢ້ານໄດ້ງ່າຍ ເມື່ອມີສຽງດັງ ຫຼື ມີສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງຕ້ອງໂຕ ຕໍ່ມາຈະມີການຜິດປົກກະຕິທາງການເຄື່ອນໄຫວ ເຊັ່ນ ຍ່າງເຊ ມັກຍົກຂາສູງ ມີນ້ຳໜັກຫຼຸດ ລົງ ຍ່າງໂຊເຊ ຈົນໃນທີ່ສຸດຍ່າງບໍ່ໄດ້ ແລະ ເປັນອຳມະພາດ ສັດທີ່ປ່ວຍເປັນໂລກນີ້ຈະຕາຍພາຍໃນ 2 ອາທິດ ຫຼື 6 ເດືອນ ມີການພົບວ່າ ສະໝອງຂອງງົວທີ່ເປັນພະຍາດນີ້ຖືກເຊື້ອໂລກກັດກິນຈົນເປັນຮູ ແລະ ຟູຂຶ້ ນຄືກັບຟອງນ້ຳ ໂລກງົວບ້າເກີດຂຶ້ນທຳອິດໃນອັງກິດໃນປີ ຄ.ສ. 1995 ມີການຄາດການໄວ້ວ່າໃນປີ ຄ. ສ. 1999 ຫາ 1996 ຈະມີງົວໃນປະເທດອັງກິດຕາຍເພາະໂລກນີ້ປະມານ 160,000 ໂຕ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ປະຊາຊົນຫຼາຍທີ່ສຸດ ຫຼາຍປະເທດໄດ້ສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ມີການຈຳໜ່າຍຂາຍຊີ້ນງົວຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ ປະຊາຊົ ນໃນຫຼາຍປະເທດກໍຕົກໃຈຢ້ານກົວ ໂດຍສະເພາະໃນປະເທດອັງກິດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເຊົາກິນຊີ້ນສັດ ແລະ ຫັນມາກິນເຈເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ມີການປະມານວ່າໃນປີ ຄ. ສ. 2001 ມີການນຳເອົາງົວທີ່ເປັນໂລກງົວບ້າມາກິນເປັນອາຫານ 1.8 ລ້ານໂຕ ໂລກອີກຊະນິດໜຶ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບສັດແມ່ນໂລກ CJD ເປັນໂລກທາງລະບົບປະສາດ ຄົນທີ່ເປັນໂລກນີ້ມັກຈະມີອາລົມປ່ຽນແປງໃນໄລຍະທ ຳອິດ ມີອາການປ່ຽນແປງທີ່ສະແດງອອກໃນການກິນ ການນອນ ແລະ ມັກເປັນຄົນໃຈລອຍ ສະໝອງຄິດ ຫຼື ສັ່ງການຊ້າລົງ ແລະ ຂີ້ຫຼົງຂີ້ລືມເປັນປະຈຳ ຕໍ່ມາຮ່າງກາຍຈະບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມກ້າມຊີ້ນໄດ້ ຈົນເກີດອ າການເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ຊັກ ແຂນຂາບໍ່ມີເຫື່ອມີແຮງ ແລະ ໃນທີ່ສຸດກໍຈະເສຍຊີວິດ ເມື່ອມີການກວດກໍພົບວ່າໃນສະໝອງຂອງຄົນຜູ້ປ່ວຍມີຮູນ້ອຍໆຄ້າຍຄືກັບຟອງນ້ຳ ເຊິ່ງຄ້າຍຄືກັບກໍລະນີຂອງຄົນທີ່ເປັນໂລກງົວ ບ້າ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຄົນທີ່ກິນຊີ້ນກໍສາມາດຕິດໂລກນີ້ໄດ້ ຢູ່ເກາະນິວກີນີທາງຕອນໃຕ້ຂອງມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ມີແພດຄົນໜຶ່ງສຶກສາໂລກທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ ຄູຣູ ເຊິ່ງເປັນໂລກຊະນິດໃໝ່ ຄົນທີ່ເປັນໂລກນີ້ເປັນພວກມະ ນຸດກິນຄົນ ເພາະປະເພນີຂອງພວກເຂົາສອນໄວ້ວ່າ ເມື່ອຂ້າຄົນໄດ້ ໃຫ້ເອົາສະໝອງມາກິນ ເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ເປັນໂລກຄູຣູ ມີອາການໂຕສັ່ນ ກ້າມເນື້ອປັ້ນ ສະຕິແຕກ ແຂນຂາລ່ອຍ ເປັນອຳມະພາດ ຈົນຕາຍໃນທີ່ ສຸດ ເມື່ອນຳເອົາສະໝອງມາວິໄຈ ກໍພົບວ່າ ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນເປັນໂລກ CJD ທ່ານຜູ້ຟັງ ການເປັນໂລກຄູຣູ ຫຼື ໂລກ CJD ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນຢູ່ທີ່ວ່າ ສອງຊະນິດນີ້ທຳລາຍສະໝອງຈົນຜຸເປັນຮູ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄົນແລະສັ ດຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ສິ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງຫຼາຍກໍຄື ມີການນຳເອົາຊີ້ນຂອງສັດທີ່ຕາຍມາເປັນອາຫານຂອງສັດ ເຮັດໃຫ້ສັດອື່ນທີ່ກິນຊີ້ນຂອງສັດ ທີ່ເປັນໂລກທັງສອງນີ້ ຕິດເຊື້ອ ແລະ ມີການປ່ວຍທາງສະໝອງຄືກັນ ນີ້ເປັນສາເຫດສຳຄັນຂອງການລະບາດຂອງເຊື້ອໂລກງົວບ້າໃນປະເທດອັງກິດຢ່າງບໍ່ຢຸດບໍ່ຢ່ອນ ເພາະເມື່ອສັດເຊັ່ນ ແກະ ມີການຕິດເຊື້ອ ຫຼື ມີອາການຄ້າຍຄືກັບໂລກງົວບ້າ ແກະທີ່ປ່ວຍກໍຈະຖືກນຳໄປຜະ ລິດເປັນອາຫານຂອງງົວອີກເທື່ອໜຶ່ງ ເປັນເວລາຫຼາຍປີແລ້ວ ສັດທີ່ໄດ້ກິນອາຫານທີ່ມີໂປຣຕີນສູງມັກຈະຕຸ້ຍພີສົມບູນ ແລະ ໃຫ້ນ້ຳມັນຫຼາຍ ອາຫານອາດແມດເຫຼົ່ານັ້ນມີການໃຊ້ຖົ່ວເຫຼືອງປະສົມກັບຊາກສັດທີ່ ຄົນບໍ່ກິນເຊັ່ນ ກະດູກ ເລືອດ ແລະ ເຄື່ອງໃນຕ່າງໆ ເມື່ອນຳເອົາອາຫານເຫຼົ່ານີ້ໄປໃຫ້ງົວກິນ ກໍຈະໄດ້ຊີ້ນງົວຊັ້ນດີ ກະຕຸ້ນໃຫ້ງົວ ໃຫ້ນົມຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິສາມເທົ່າ ໂດຍບໍ່ຮູ້ວ່າມີເຊື້ອໂລກປະປົນຢູ່ ນີ້ເປັນຄວ າມຄິດຂອງຄົນເຮົາທີ່ຢາກປ່ຽນໃຫ້ສັດກິນຫຍ້າຫັນມາກິນຊີ້ນແທນ ເພາະຫວັງຜົນດ້ານການຄ້າຫຼາຍກວ່າສິ່ງອື່ນ ຈົນເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານຂອງອັງກິດສັ່ງຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້ເອົາອາຫານທີ່ໄດ້ມາຈາກສັດມາເປັນອາ ຫານຂອງສັດລ້ຽງ ອາຫານສັດທີ່ໄດ້ມາຈາກກະດູກຂອງສັດຜະລິດໃນອັງກິດຖືກສົ່ງຂາຍໄປໃນຫຼາຍປະເທດ ໃນນັ້ນ ປະເທດໄທສັ່ງນຳເຂົ້າເປັນອັນດັບ 2 ດຽວນີ້ຍັງບໍ່ມີການຢືນຢັນວ່າເຊື້ອໂລກດັ່ງກ່າວຈະ ສ້າງບັນຫາໃຫ້ປະເທດອື່ນຫຼືບໍ່ ໂລກງົວບ້າ ໂລກງົວບ້າ ໂລກ CJD ເກີດຈາກສານຊະນິດໜຶ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ Prion ທີ່ສາມາດຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ລະຫວ່າງສັດກັບສັດ ຫຼື ກັບຄົນ ຖືວ່າເປັນໂລກທີ່ອັນຕະລາຍ ເປັນໂລກທີ່ບໍ່ສາມາດປິ່ນ ປົວໃຫ້ຫາຍເຊົາໄດ້ ມີໂລກຫຼາຍຊະນິດທີ່ທາງແພດໝໍບໍ່ສາມາດບອກສາເຫດ ຖ້າມີການວິໄຈຂອງໂລກບໍ່ຖືກຕ້ອງ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ການປິ່ນປົວບໍ່ຖືກຕ້ອງເຊັ່ນດຽວກັນ ໂລກແປກປະຫຼາດເຫຼົ່ານີ້ກຳລັງເປັນໄພຄຸ ກຄາມຄົນຜູ້ບໍລິໂພກ ນອກຈາກເອົາຊີ້ນສັດມາກິນແລ້ວ ຍັງມີການນຳເອົາໄຂມັນ ອະໄວຍະວະ ແລະ ຕ່ອມຕ່າງໆຂອງງົວມາເປັນສ່ວນປະສົມໃນເຄື່ອງສຳອາງ ສະບູ ລິບມັນ ເປັນຕົ້ນ ທ່ານຜູ້ຟັງ ເຖິງເວລາແລ້ ວຫຼືຍັງທີ່ເຮົາຄວນປ່ຽນແປງ ຫັນມາກິນອາຫານຈາກພືດຜັກ ເຊິ່ງຈະດີກວ່າ ເຮົາຈະພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ທ່ານທີ່ຟັງຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຂໍແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບແບບກະທັດຮັດ ເຊິ່ງເປັນປຶ້ມຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະມອບໃຫ້ທ່າ ນຟຣີ ແລະ ຂໍໃຫ້ທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນທ້າຍຂອງລາຍການຂອງພວກເຮົາເດີ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິສສາກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂ ຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ
ຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ເລີຍເນາະ

awr.org
ລາຍການຕໍ່ໄປນີ້ ອ້າຍສຳລານຈະນຳສະເໜີບົດເພງທີ່ມ່ວນໆຈາກນັກຮ້ອງນ້ອງໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງເພງຈາກອ້າຍສຳລານນຳກັນເລີຍ

ທີ່ຈົບໄປນັ້ນຄືລາຍການເພງໂດຍອ້າຍສຳລານ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິສສາກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອ ງເຮົາໄດ້ ທາງລາຍການຂອງເຮົາຢາກຟັງຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຈາກທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆທ່ານ
ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road Singapore 298186 ສະກົດແບບນີ້ 798 T H O M P S O N R O A D S I N G A P O R E 298186 ຫຼືອີເມວມາກໍໄດ້ທີ່ lao@awr.org lao@awr.org ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຄຳສອນເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີຂອງພະເຢຊູ ຄືຫຼັກການປະຕິ ບັດຂອງມະນຸດທຸກຄົນ
ອາຈານສິງຫາຈະນຳເລື່ອງລາວຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງໄດ້ແລ້ວ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ເມື່ອເດືອນສິງຫາຄົມ ປີ ພ.ສ. 2551 ປະຊາຊົນຊາວເມັກຊິໂກນັບແສນໆຄົນ ໄດ້ຮ່ວມຕົວກັນເດີນຂະບວນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານຈັດການກັບບັນຫາອາຊະຍາກຳໃນປະເທດ ເພາະ ມີຄົນຖືກປຸ້ນ ຖືກຕີ ຂ້າ ຂົ່ມເຫັງ ຈັບໂຕໄປຮຽກຄ່າໄຖ່ ຢາເສບຕິດກໍລະບາດຢ່າງໜັກ ຈົນປະຊາຊົນທົນບໍ່ໄດ້ ຈຶ່ງໄດ້ລຸກຂຶ້ນມາປະທ້ວງຮ້ອງຂໍໃຫ້ລັດຖະບານແກ້ໄຂບັນຫາອາຊະຍາກຳເຫຼົ່ານີ້ ໃນບ້ານເມືອງເຮົ າກໍບໍ່ແມ່ນຂອງທຳມະດາ ບັນຫາຢ່າງດຽວກັນນີ້ກໍມີມາທຸກວີ່ທຸກວັນ ເລື່ອງລັກເລັກຂະໂມຍນ້ອຍກໍມີໃຫ້ເຫັນກັນທົ່ວໆໄປ ຍິ່ງເວລາເສດຖະກິດກຳລັງປັ່ນປ່ວນເຫຫວນ ກໍຍິ່ງມີບັນຫາເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍໆ ທີ່ໜ້າເ ປັນຫ່ວງກໍຄືບັນຫາຢາເສບຕິດ ເຊັ່ນ ຢາບ້າ ທີ່ພະຍາຍາມຫຼັ່ງໄຫຼກັນເຂົ້າມາໃນບ້ານຂອງພວກເຮົາຢ່າງບໍ່ຂາດສາຍ ເຮົາໄດ້ຍິນຄຳກ່າວຈາກຄຳພະຍາກອນກຸງສີອະຍຸດທະຍາ ຈົນຈື່ທ່ອນສຸດທ້າຍທີ່ກ່າວໄວ້ ວ່າ ກະເບື້ອງຈະເຟື່ອງຟູລອຍ ນ້ຳເຕົ້າອັນລອຍນັ້ນຈະຖອຍຈົມ ໝາຍເຖິງການເຮັດຊົ່ວຈະເພີ່ມທະວີຂຶ້ນ ກາຍເປັນອຳນາດຄອບງຳ ຂະນະທີ່ຄວາມດີ ຄົນດີ ຈະຕ້ອງລົ້ມຫາຍຕາຍຈາກໄປ ເປັນສະພາບທີ່ທຸກຢ່ າງປ່ຽນຫົວປ່ຽນຫາງກັນໄປໝົດ ນີ້ຄືຄວາມຈິງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນໂລກທຸກວັນນີ້ ເຮົາຈະໄດ້ຂ່າວວ່າພວກຜູ້ທີ່ມີອິດທິພົນທາງດ້ານການເງິນສາມາດເຮັດຜິດໄດ້ ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບໂທດ ຫຼືການທຸດຈະລິດຄໍຣັບຊັ ນສ້າງຄວາມເຊື່ອມໂຊມໃຫ້ແກ່ບ້ານເມືອງ ແຕ່ຄົນກັບຍົກຍ້ອງແລະສັນລະເສີນ ເພາະເງິນທອງແລະຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ຂອງຄົນເຫຼົ່ານັ້ນ ໃນເລື່ອງນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍນຳເອົາສະພາບເຫດການຂອງໂລກໃນສະໄ ໝໂບຮານ ເມື່ອກ່ອນທີ່ພຣະເຈົ້າຈະສົ່ງນ້ຳມາຖ້ວມໂລກ ເພື່ອຊຳລະແລະທຳລາຍຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງມະນຸດ ພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີໄດ້ບັນທຶກໄວ້ວ່າ ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງມະນຸດໃນໂລກເລີ່ມທະວີມາກຍິ່ງຂຶ້ ນ ແລະຄວາມຄິດຈິດໃຈຂອງເຂົາກໍໂນ້ມອ່ຽງໄປໃນທາງທີ່ຊົ່ວຢູ່ສະເໝີ ເຮົາຈະເຫັນວ່າພາສາຂອງມະນຸດໃນສະໄໝນັ້ນບໍ່ສາມາດບັນລະຍາຍເຖິງພາບແຫ່ງຄວາມຕົກຕ່ຳທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບສັງຄົມຂອງມະນຸດ ໄດ້ ເພາະແມ້ແຕ່ຄວາມຄິດຈິດໃຈກໍມີແຕ່ສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍ ຄົນເຮົາເມື່ອຄິດຈະທຳສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າຢ້ານ ເພາະເຂົາວາງແຜນໄວ້ແລ້ວ ແລະດຳເນີນຊີວິດໄປຕາມຫົນທາງອັນຊົ່ວຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ ຈາກສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຄັ້ງນັ້ນ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ໃນຍຸກສຸດທ້າຍໂລກຈະເປັນຢ່າງໃດ ກໍມີຄຳທຳນາຍໄວ້ໃນພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີ ຊຶ່ງກ່າວວ່າ ເມື່ອມະນຸດຫັນຫຼັງໃຫ້ກັບພຣະເຈົ້າ ຫັນຫຼັງໃຫ້ກັບສິນທຳ ສັງຄົ ມມະນຸດຈະເປັນຢ່າງນີ້ ຈົ່ງເຂົ້າໃຈຂໍ້ນີ້ ຄືວາລະສຸດທ້າຍນັ້ນຈະເປັນວາລະທີ່ໜ້າຢ້ານ ເພາະຜູ້ຄົນຈະເຫັນແກ່ຕົວ ຮັກເງິນທອງ ໂອ້ອວດ ຍິ່ງຍະໂສ ຊອບດູໝິ່ນນິນທາ ບໍ່ເຊື່ອຟັງພໍ່ແມ່ ມີຄວາມອະກະຕັນຍູ ມີການ ຊົ່ວຮ້າຍ ໄຮ້ມະນຸດສະຍະທຳ ບໍ່ໃຫ້ອະໄພໃຫ້ແກ່ກັນແລະກັນ ແລະ ຍັງໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າກຽດໜ້າຊັງ ມີການໂອຫັງ ຮັກຄວາມສະໜຸກຫຼາຍກວ່າຮັກພຣະເຈົ້າ ຍຶດຖືທາງພຣະເຈົ້າແຕ່ພຽງເປືອກນອກ ແຕ່ປະຕິເສດຣິດເດດຂອງພຣະອົງ ຈົ່ງຢ່າກ່ຽວຂ້ອງກັບຄົນພວກນັ້ນ ຈາກຂໍ້ຄວາມທີ່ອ່ານມານີ້ ທ່ານຜູ້ຟັງຄິດວ່າເປັນຢ່າງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າມາຫຼືບໍ່ ຄຳຖາມກໍຄື ເຮົາຈະເຮັດຢ່າງໃດດີ ເພື່ອຈະບໍ່ໃຫ້ເອົາຕົວ ເຂົ້າໄປແປດເປື້ອນກັບສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍທັງຫຼາຍ ເໝືອນກັບຄຳສອນທີ່ກ່າວໄວ້ໃນຕອນທ້າຍຂອງຄຳທຳນາຍນີ້ວ່າ ຈົ່ງຢ່າກ່ຽວຂ້ອງກັບຄົນພວກນັ້ນ ທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດກໍຄືພວກລູກໆຫຼານໆຂອງເຮົານັ້ນຕີ້ ເພາ ະທຸກວັນນີ້ມີສິ່ງທີ່ຍຸຍົງຢ່າງເຫຼືອຫຼາຍ ທ່ານຜູ້ຟັງລອງຍ່າງໄປເບິ່ງຢູ່ຕາມຕະຫຼາດນັດ ຫຼື ຕາມຮ້ານຄ້າໃນເມືອງ ທີ່ເຂົາພາກັນຂາຍແຜ່ນຊີດີໜັງ ຊີດີເກມ ທ່ານຈະເຫັນວ່າມີຫຍັງແຕ່ເລື່ອງຕີຂ້າຟັນລັນແທງ ທີ່ມຸ່ ງຫວັງໃນການຕໍ່ສູ້ຫັກລ້າງທຳລາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເດັກຫຼາຍຄົນ ມີຄວາມຄິດອ່ານທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໝັ້ນຄົງ ຫຼົງໄປເຮັດຕາມ ເພາະເຂົາບໍ່ຮູ້ ແລະ ກັບພໍ່ແມ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ລູກໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເດັກນ້ອຍທີ່ກຳລັງ ກ້າວເຂົ້າສູ່ໄວລຸ້ນ ປະສົບປະການຂອງການເປັນຄູເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສັງເກດວ່າ ເດັກນ້ອຍຕັ້ງແຕ່ອາຍຸເວລາຢູ່ໃນ ປໍ 6 ໄປຈົນເຖິງມໍປາຍ ເປັນຊ່ວງຫົວລ້ຽວຫົວຕໍ່ທີ່ສຳຄັນຫຼາຍທີ່ສຸດ ເຂົາຈະຖືກຊັກຈູງ ຈາກເພື່ອນໄດ້ງ່າຍ ຖ້າເຂົາຄົບເພື່ອນດີ ໃຝ່ໃຈໃນການຮຽນ ເດັກກໍຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດ ແຕ່ເຂົາໄປຄົບກັບເພື່ອນທີ່ຊວນທ່ຽວກາງຄືນ ມັກຈະມີສິ່ງເສບຕິດເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງດ້ວຍ ປັນຫາຂອງສັງຄົມປັ ດຈຸບັນກໍຄືພໍ່ແມ່ບໍ່ມີເວລາໃຫ້ລູກ ເຮັດໃຫ້ເຂົາບໍ່ມີທີ່ປຶກສາ ບໍ່ມີໃຜຄອຍຊີ້ນຳ ເດັກນ້ອຍຈະເຮັດຕາມທີ່ເຂົາເຫັນ ຫຼື ຕາມເພື່ອນ ທັງໃນດ້ານດີ ແລະ ດ້ານຮ້າຍ ພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີໄດ້ສອນວ່າ ຈົ່ງຝຶກເດັກນ້ອຍ ໃນທາງທີ່ເຂົາຄວນຈະເດີນໄປ ແລະ ເມື່ອເຂົາເປັນຜູ້ໃຫຍ່ແລ້ວ ເຂົາຈະບໍ່ພາກຈາກທາງນັ້ນ ເຮົາຕ້ອງທຸ່ມເທທຸກຢ່າງເພື່ອເດັກນ້ອຍ ຈະໄດ້ປອດໄພຈາກສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍທັງຫຼາຍທັງປວງ ນີ້ຄືງານຫຼັກໆຂອງ ພໍ່ແມ່ ເພາະຖ້າສູນເສຍເຂົາໄປແລ້ວ ຕໍ່ໃຫ້ມີຊັບສິນມາກມາຍພຽງໃດ ກໍບໍ່ສາມາດຊື້ເຂົາກັບມາໄດ້ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ມາຮອດບ່ອນນີ້ເວລາຂອງພວກເຮົາກໍໄດ້ໝົດລົງອີກແລ້ວ ສຳລັບມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍກ່າ ວຄຳວ່າສະບາຍດີ
ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວຂອງພະເຈົ້າໂດຍອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີທ່ານໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິ ທະຍຸກະຈາຍສຽງແອັດເວນຕິສສາກົນ AWR
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກຄົນໄດ້ອ່ານຟຣີ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທາງລາຍການຂອງເຮົາເທົ່ານັ້ນ ທ່ານກໍຈະໄດ້ປຶ້ມດີໆ ມີສາລ ະໜ້າຮູ້ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຕອນທ້າຍຍັງມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດກ່ຽວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ

ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຢຊູມານຳສະເໜີ ຢ່າລືມຮັບຟັງໃນລາຍການຄັ້ງໜ້າເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນລາຍການຂອງເຮົາຢາກຈະຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ ດັ່ງນັ້ ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາ ແລ້ວທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຈະຈັດສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບໃຫ້ທ່ານເພື່ອເປັນການຂອບໃຈ ໄວໆແດ່ເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ຟ້າວຂຽນເຂົ້າ ມາແດ່ ເວລາຂອງເຮົາກໍໄດ້ໝົດລົງແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າທ້າວສັນຍາ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສະບາຍດີ ສະ ບາຍດີ